ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىغا خۇش كەلدىڭلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار يەتتىنچى ئىيۇل، جۈمە، ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىز. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكىدە گۈلچېھرە خىزمەتتە. ئىخلاسمەنلىرىمىز بىلەن رادىئو دولقۇنلىرىدا قايتا كۆرۈشكىنىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن. نۆۋەتتە بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئاڭلىتىشىمىزنى ئادەتتىكىدەك خەلقئارا ئېقىم مەسىلىلىرى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەر بىلەن باشلايمىز. قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى ھەمدە ئوبزور پروگراممىلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچىمىز. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا ئاكتىپ رول ئويناش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئېمبارگو قويۇلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق رەئىسى شۆھرەت زاكىر ئالتىنچى ئىيۇل بېيجىڭدا چاقىرىلغان بىر خەلقئارالىق يىغىندا نۇتۇق سۆزلىگەن بۇ شۆھرەت زاكىرنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىدىن ئايرىلغاندىن بېرى تۇنجى قېتىم بىر خەلقئارا سەھنىدە پەيدا بولۇشىدۇر

دۇنيا ئىقتىسادىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىزچىل تەرەققىيات توغرىسىدا ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىشنى خالايدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي خەۋەرلىرى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئون كۈنلۈك بۇ يىغىنغا كامبودژا گۇيانا ھوندۇراس كىرىباتى لائوس مالدىۋىس نىگېرىيە جەنۇبىي ئافرىقا سۇرىنام تايلاند قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ قاتناشقانلىقى بىلدۈرۈلگەن ھالبۇكى خىتاي ب د ت نى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق ئورگانلاردا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەكلىپ لايىھەلىرىنى رەت قىلىشتا يۇقىرىقىدەك تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ياكى دىكتاتور ئەللەردىن پايدىلىنىپ كەلمەكتە خىتاي زىيارەتتە بولۇۋاتقان ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەنېت يېللېن يەتتىنچى ئىيۇل خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ بىلەن كۆرۈشكەندە

ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ كىلىمات ئۆزگىرىشى قاتارلىق دۇنياۋى خىرىسلارغا رەھبەرلىك قىلىش مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئېيتقان. جەنېت يېللېننىڭ خىتايغا قاراتقان تۆت كۈنلۈك زىيارىتى ئامېرىكىنىڭ بايدېن ھۆكۈمىتى خىتايغا قارىتا ئارقا-ئارقىدىن ئىقتىسادىي چەكلەش تەدبىرلىرىنى يۈرگۈزۈۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلىپ بېرىلغان. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە، جېننېت يېللېن بېيجىڭدا قىلغان سۆزىدە ۋاشىنگتوننىڭ بەزى ئەھۋاللاردا دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداش ئۈچۈن قاراتمىلىقى بولغان تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكى، ئەمما بۇ خىل تەدبىرلەردىكى ئىختىلاپ تېخىمۇ كەڭ مۇناسىۋەتكە تەسىر يەتكۈزمەسلىكى كېرەكلىكىنى ئېيتقان. جېننېت يېللېن مۇنداق دېگەن، بەلكىم بىز بۇ خىل ئەھۋاللاردا ئىختىلاپقا چۈشۈپ قېلىشىمىز مۇمكىن، ئەمما بىز ھەرقانداق بىر ئىختىلاپنىڭ ئىككى تەرەپنىڭ ئىقتىسادىي ۋە پۇل مۇئامىلە مۇناسىۋەتلىرىمىزنى ئورۇنسىز ناچارلاشتۇرۇۋېتىدىغان ئۇقۇشماسلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىشىغا يول قويماسلىقىمىز كېرەك. جېننېت يېللېن يەنە بىز غەلىبە قىلغۇچى ھەممىگە ئېرىشىدىغان ئەمەس، بەلكى ئادىل قائىدە-تۈزۈم بىلەن ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ ھەر ئىككى دۆلەتكە نەپ يەتكۈزىدىغان ساغلام رىقابەتنى قوغلىشىمىز دەپ كۆرسەتكەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جېننېت يېللېن بېيجىڭنىڭ ئامېرىكا شىركەتلىرىگە كاشىلا چىقىرىۋاتقانلىقىنىمۇ تەنقىد قىلغان. ئۇ ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر بىلەن بېيجىڭنىڭ ئادالەتسىز ئىقتىسادىي پائالىيەتلىرىگە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئالتىنچى ئىيۇل خىتاينىڭ شەرقىي ئۇرۇش رايونى قوماندانلىق شتابىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ئۇرۇش ۋە جەڭ پىلانىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەمەلىي جەڭدە غەلىبە قىلىش مۇمكىنچىلىكىنى ئاشۇرۇشىنى تەلەپ قىلغان. رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ خىتاي تاراتقۇلىرىدىن نەقىل كەلتۈرۈپ خەۋەر قىلىشىچە شى جىنپىڭ دۇنيانىڭ يېڭى داۋالغۇش ۋە ئۆزگىرىش دەۋرىگە قەدەم قويغانلىقى خىتاينىڭ بىخەتەرلىك ۋەزىيىتى تېخىمۇ تۇراقسىز ۋە ئېنىقسىزلاشقانلىقىنى بىلدۈرگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ شەرقىي ئۇرۇش رايونىنىڭ قوماندانلىق شتابى جياڭسۇ ئۆلكىسىدە بولۇپ مەزكۇر ئۇرۇش رايونى شەرقىي دېڭىز ۋە تەيۋەننى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاينىڭ شەرقىدىكى رايونلارنىڭ بىخەتەرلىكىگە مەسئۇلكەن

شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىم خىتاينىڭ ئامېرىكا بىلەن تېخنولوگىيە سودا جەنۇبىي دېڭىز تەيۋەن بوغۇزى خوڭكوڭ مەسىلىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قاتارلىق نۇرغۇن مەسىلىلەردىكى زىددىيىتى كەسكىنلەشكەن ئىككى دۆلەت بۇ زىددىيەتنىڭ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا قىسمەن ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلغان بولسىمۇ ئەمما ئاساسىي ئىختىلاپتا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولمىغان بىر ۋاقىتتا خىتاينىڭ شەرقىي ئۇرۇش رايونى قوماندانلىق شتابىدا تەكشۈرۈشتە بولغان شى جىنپىڭنىڭ مەزكۇر قوماندانلىق شتابىدا تەكشۈرۈشتە بولۇشى يەنە ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جېننېت يېللېن تۆت كۈنلۈك زىيارەتتە بولۇش ئۈچۈن خىتايغا يېتىپ بارغان بىر ۋەزىيەتتە ئېلىپ بېرىلغان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە شى جىنپىڭ بۇ ئورۇندا قىلغان سۆزىدە يەنە بىز ھەربىي مەسىلىلەرنى سىياسىي نۇقتىدىن ئويلاش ۋە بىر تەرەپ قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز ئۇرۇش قىلىشقا جۈرئەت قىلىشىمىز ئۇرۇشقا ماھىر بولۇشىمىز دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە تەرەققىيات مەنپەئەتىنى قەتئىي قوغدىشىمىز كېرەك دېگەن ئامېرىكىنىڭ بايدېن ھۆكۈمىتى ئامېرىكا جەمئىيىتىدە، جۈملىدىن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ئەندىشە قىلارلىق مەسىلىگە ئايلانغان زەھەرلىك مەست قىلىش دورىسى فېنتانىل كىرىزىسىگە قارشى كۈرەشتە خىتايغا بېسىم قىلىشنى كۈچەيتكەن. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ مەسىلە نۆۋەتتە خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جەننېت يېللېننىڭمۇ كۈن تەرتىپىدىن ئورۇن ئالغان ئىكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېنمۇ ئۆتكەن ئايدىكى خىتاي زىيارىتىدا فەنتانىل مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. خىتاي ئامېرىكىغا كىرىۋاتقان فەنتانىل ياكى فەنتانىل ياسايدىغان خىمىيەلىك ماددىلارنىڭ ئاساسلىق مەنبەسى بولۇپ، خىتاي تەرەپ ئىلگىرى سابىق پىرېزىدېنت ترامپ ھۆكۈمىتىگە فەنتانىلنى چەكلەيدىغانلىقى توغرىلىق ۋەدە قىلغان ئىكەن. ھالبۇكى، نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بېرى ئامېرىكا خىتاي گېئوسىياسىي توقۇنۇشىنىڭ كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ، ئىككى دۆلەتنىڭ فەنتانىلنى چەكلەش ھەمكارلىقى توختاپ قالغان. خىتايدىن ئامېرىكىغا كىرىۋاتقان فەنتانىل ياكى فەنتانىل ياسايدىغان خىمىيەلىك خام ماتېرىياللار تېخىمۇ كۆپەيگەن. بايدېن ھۆكۈمىتى مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە خىتايغا بېسىم قىلىشنى كۈچەيتكەن. نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى زەھەرلىك سۈنئىي دورىلارنىڭ خەتىرىگە قارشى دۆلەتلەر يەر شارى ئىتتىپاقىنىڭ تۇنجى نۆۋەتلىك ئېكران يىغىنى چاقىرغان. بۇ يىغىن ئامېرىكىنىڭ فەنتانىل كىرىزىسىگە قارشى كۈرەشتە باشقا دۆلەتلەر بىلەن بىرلىشىپ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنىڭ بىر پارچىسى ئىكەن. ئامېرىكىنىڭ زەھەر ۋە ناركوتىك ئىشلىرىغا مەسئۇل ياردەمچى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى تود روبىنسوننىڭ نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىگە ئېيتىشىچە خىتاي گەرچە سەكسەن تۆت دۆلەت قاتناشقان بۇ يىغىنغا تەكلىپ قىلىنغان بولسىمۇ بىراق ھازىرغا قەدەر ئۇنىڭ يىغىنغا قاتنىشىدىغانلىقىغا ئائىت ھېچقانداق بېشارەت يوق ئىكەن. تود روبىنسون ئالتىنچى ئىيۇن قىلغان سۆزىدە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى سۈنئىي زەھەرلىك دورىلارنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى توسۇشتا يەر شارىنىڭ بىر پارچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشى كېرەك دېگەن. لېكىن، نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئانالىزچىلار خىتاينىڭ فەنتانىل مەسىلىسىنى ئامېرىكىنىڭ باشقا ساھەلەردە

لېكىن كېڭەش پالاتا ئەزاسى كېڭەش پالاتاسى ئىستىخبارات ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ماركو روبىيو ئۆتكەن ئاينىڭ باشلىرىدا مەۋجۇت قانۇندىكى كەچۈرۈم قىلىنىشقا ئالاقىدار بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش مەقسىتىدە يەنە بىر قانۇن تەكلىپ لايىھىسى سۇنغان
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى

يەتتىنچى ئىيۇل ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئەمدىكى مىنۇتلىرىنى ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسىگە بېغىشلايمىز. سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز ئىخلاسمەنلىرىمىزگە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ۋەقە-ھادىسىلەر شۇنداقلا خەلقئارالىق ئاخباراتلاردىكى ئۇيغۇرلار تېما قىلىنغان ئوبزور ۋە ماقالىلار توغرۇلۇق تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچى. مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جېننېت يېللېننىڭ خىتايدىكى تۆت كۈنلۈك خىزمەت زىيارىتى باشلىنىش بىلەن تەڭلا بۇ قېتىملىق سەپەر تېزدىن ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ قىزىق نۇقتىسىغا ئايلاندى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭ بارغانسېرى جىددىيلىشىپ مېڭىۋاتقان ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ئۈچۈن نېمىلەرنى كۆزلەۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى تۈرلۈك مۇلاھىزىلەرمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ كەلگۈسى تەرەققىياتىنى چۆرىدىگەن بۇ مەسىلىدە رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ توغرىلىق تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئالتىنچى ئىيۇلدىن باشلاپ ئامېرىكا ئاخبارات ساھەسى ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم تېمىلارنىڭ بىرى مالىيە مىنىستىرى جېنېت يېلېن خانىمنىڭ تۆت كۈنلۈك بېيجىڭ زىيارىتى بولدى. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ بېشىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئۆتكۈزۈلگەن گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىدا جېنېت خانىم خىتاي ھەققىدە تولىمۇ كەسكىن ئاھاڭدا سۆز قىلغان ھەمدە ئېنىق قىلىپ، ھازىرقى كۈندە خىتاي بىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك رىقابەتچى بولۇپ قالدى. بىز ئۇلارنىڭ تەڭسىز ۋە قانۇنسىز خاراكتېردىكى قىلمىشلىرىنى، شۇنىڭدەك بۇلارنىڭ ئامېرىكا خەلقى ۋە ئامېرىكا ئىشچىلىرىغا ئېلىپ بەرگەن زىيانلىرىنى كۆرمەكتىمىز، دېگەن ئىدى. جېنېت يېلېن خانىم بېيجىڭغا يېتىپ كېلىشى بىلەن تەڭلا، خىتاي ھەققىدە شۇنچە قاتتىق مەيدانىنى ئىپادىلىگەن بۇ شەخسنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارىتىنىڭ نېمىلەرنى كۆزلىگەنلىكى ھەققىدە تۈرلۈك مۇلاھىزىلەرمۇ ھەر قايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن يەر ئېلىشقا باشلىدى. بولۇپمۇ ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتى ھەققىدە تېخىمۇ تەپسىلىي مۇھاكىمە ۋە مۇزاكىرىگە دەۋەت قىلىشنى باش ۋەزىپە قىلغانلىقى كۆپلەپ ئورنىلاشقا باشلىدى. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، بۇ قېتىم جېنېت خانىم ئىقتىسادىي ساھەدە ئورتاق چۈشەنچە ھاسىل قىلىش ھەمدە دۇنيا ئىقتىسادىدىكى ئەڭ ئالدىنقى ئىككى ئورۇننى ئىگىلەۋاتقان بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە يوللىرىنىڭ ئېچىلىشىغا بىر كىشىلىك ھەسسە قوشۇشنى نىشان قىلغان. بولۇپمۇ بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونىي بىلىنكېن ئەپەندىنىڭ خىتاي زىيارىتىگە ئۇلىشىپلا ئوتتۇرىغا چىقىشى بۇنىڭدىكى مۇھىم نۇقتىلارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان. چۈنكى نۆۋەتتە نۇرغۇن كىشىلەر بىلىنكېننىڭ خىتاي سەپىرىنى نۆل نەتىجە بىلەن ئاخىرلاشتى دەپ قاراۋاتقان بولۇپ، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ھەربىي مەسىلە سۆھبىتى ھەققىدە بىر ئېغىزمۇ سۆزنىڭ بولمىغانلىقى بۇنىڭدىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەب بولۇپ قالغان. ئامېرىكا بىلەن روسىيە ئوتتۇرىسىدا دەل مۇشۇ خىلدىكى ھەربىي سۆھبەت ئەمەلگە ئاشمىغانلىقتىن، ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇكرائىنا ئۇرۇشى پارتلىغان. بۇ مەسىلە ھەققىدە رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سىياسىي ئانالىزچى گوردون چاڭ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا خەلقىگە قارىتا دۈشمەنلىك كۆزىدە مۇئامىلە قىلىۋاتقاندا، ئۇلار بىلەن دوستانە ئالاقە ئورنىتىشقا ئۇرۇنۇشنىڭ ئۇچىغا چىققان ھاماقەتلىك بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
China's regime has declared a Quote-unquote People's War against America خىتاي ھۆكۈمىتى ئاشكارا ھالدا ئامېرىكاغا قارشى خەلق ئۇرۇشى قىلىش ھەققىدە جار سېلىۋاتىدۇ. گەرچە ئامېرىكالىقلار ھازىر خىتايلار تىلغا ئېلىۋاتقان بىزگە ئائىت بۇ خىل سۆزلەرگە پەرۋاسىز مۇئامىلە قىلىۋاتقان بولسىمۇ، بۇ سۆزلەر خىتاي كومپارتىيىسى ئۈچۈن بەكمۇ زور مەنىلەرگە ئىگە. چۈنكى بۇنىڭ مەنىسى ئۆز-ئۆزىدىن چىقىپ تۇرىدۇ. دېمەك ئۇلار ھازىر بىزنى ئاشكارا ھالدا دۈشمەن دەپ جاكارلاۋاتىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكەن، بىز قانداق قىلىپ بىزنى دۈشمەن دەپ ئاتاۋاتقان ھەمدە بىزنى يوقاتماقچى بولۇۋاتقان بىر ھاكىمىيەت بىلەن دوستلۇق رىشتىسى ئورنىتالايمىز؟ بۇ ئەمەلىيەتتە شۇنچە ئاددىي بىر مەسىلە. بۇ ئۆز نۆۋىتىدە ئىستراتېگىيە ۋە ئەخلاق جەھەتتىنمۇ خاتا، چۈنكى خىتاي ھاكىمىيىتى ھازىر ئاز سانلىق مىللەت دەپ ئاتىلىۋاتقان خەلقلەرگە قارىتا قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى سادىر قىلىۋاتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇلار تاجسىمان ۋىرۇسنى قەستەن خىتاي چېگراسىنىڭ سىرتىغا تارقىتىپ، يەتتە مىليون كىشىنىڭ جېنىغا زامىن بولدى، بۇلاردىن بىر مىليون يۈز مىڭ كىشى ئامېرىكا پۇقرالىرىدۇر. بىزنىڭ خەلقىمىزنى ئۆلتۈرگەن بىر ھاكىمىيەت بىلەن دوستلۇق مۇناسىۋىتى قۇرىمەن دېيىش شۇنىڭ ئۈچۈن تولىمۇ زور بىر خاتالىق ھېسابلىنىدۇ.
ۋال سىترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ ئالتىنچى ئىيۇلدىكى مۇلاھىزە ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، جەنت يېلىن خانىمنىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئاۋغۇستتىن باشلاپ گاللىي ۋە گېرمانىي رۇدىسىغا قارىتىلغان ئېكسپورت چەكلىمىسىنى ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ۋاقىتقا توغرا كەلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە بۇ ھال قوش خەنجەر ھۇجۇمى دەپ ئاتىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇلار بۇنى بەس-بەستە ئامېرىكا ئۈچۈن ئۇنىڭ ئەڭ ئەجەللىك يېرىگە ئۇرۇلغان زەربە دەپ ماختاشقان. ئۇلارنىڭ بۇنداق دېيىشىدە خىتاينىڭ دۇنيا گاللىي رۇدىسىنىڭ توقسان تۆت پىرسەنتىنى ئىشلەپچىقىرىدىغانلىقى، يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك ئۆزەك ۋە باشقا يۇقىرى پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىشتىكى ئەڭ ھالقىلىق ماتېرىيال مەنبەسى بولغان بۇ رۇدىلار بىلەن تەمىنلىمەسلىك ئامېرىكا ئۈچۈن ئېغىر زىيان بولىدىغانلىقى ئاساس قىلىنغان. ئەمما ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى رۇدا خامەشياسىنى سىياسىي قورال قىلىۋېلىش ئۇرۇنۇشى ماھىيەتتە دۇنياغا ئۆزىنى كۆرسىتىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ھال جەنېت يېلېن قورقۇپ كەتكۈدەك دەرىجىدىمۇ ئەمەس. چۈنكى خىتاي ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى سېنكاكۇ ئارىلى مەسىلىسىدە ياپونىيە بىلەن غىژىللىشىپ قالغاندا بۇ خىلدىكى مىنېرال ماددا قەرتىنى بىر قېتىم ئوينىغان. نەتىجىدە غەرب دۇنياسى تېخىمۇ كۆپ كەم تېپىلىدىغان مىنېرال ماددىلارنى قېزىپ چىقىپ، بۇ خىلدىكى رۇدىلاردا خىتايغا تايىنىپ قېلىشقا خاتىمە بەرگەن. شۇنداق بولغانلىقتىن نۆۋەتتىكى مىنېرال ماددىلار قەرتىدىمۇ مۇشۇ خىلدىكى ئاقىۋەتنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى مۇقەررەر. نيۇ يورك پوچتىسى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، جەنېت يېلېن خانىمنىڭ بۇ قېتىمقى خىتاي سەپىرىنىڭ مەقسىتى ھېلىھەم قاراڭغۇ. ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، مالىيە مىنىستىرلىقى ئىزچىل بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولىدىغان ئالاقە يوللىرى ئۈچۈن ئىجابىي ساقچى رولىنى ئويناپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئورتاق قارىشىچە، ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايدىن ئاجرىلىپ چىقىش يولىدىكى ھەرقانداق ئۇرۇنۇش ئامېرىكا ئۈچۈن بىر زور ئاپەت دەپ قارىلىدۇ. رويتېرسنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا مەركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ۋىليام بۇرنىسمۇ خىتايدىن ئاجرىلىپ چىقىش بىز ئۈچۈن بىر ئەخمىقانە تاللاش بولىدۇ، دېگەن. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، بۇ خىلدىكى خىتايدىن ئايرىلىپ چىقىشتا دەرۋەقە ئامېرىكا ئۈچۈن بىر قاتار ئىقتىسادىي زىيانلار بەش قولدەك ئايان. ئەمما بۇنىڭدا ھەممىدىنمۇ بەكرەك زىياننىڭ چوڭىنى تارتىدىغىنى يەنىلا خىتاي بولىدۇ. ناۋادا بۇ ھال ئەمەلگە ئاشسا شۈبھىسىزكى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى تاجسىمان ۋىرۇسى مەزگىلىدىكى سەۋىيەدىنمۇ تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. چۈنكى خىتايغا ھازىر ئەڭ لازىم بولۇۋاتقىنى چەت ئەلنىڭ مەبلىغى ۋە غەربنىڭ پەن تېخنىكىسىدۇر. بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا گوردون چاڭ مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەتتە جەنېت يېلېننىڭ بېيجىڭغا بېرىپ خىتاي بىلەن سۆھبەتتە بولۇشقا ئىنتىلىشىنى بىھۇدە ئاۋارىچىلىق دەپ قارايدۇ. The Biden administration wants to re-establish channels of communication with China.
بايدېن ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولغان سۆھبەت يولىنى قايتا قۇرۇپ چىقىش ئارزۇسىدا بولۇۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكا بىلەن سۆھبەتلىشىشنى خالىمايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن قىياپەتتە ئىش كۆرۈپ، بۇ سۆھبەت يولىنى كېسىپ تاشلىماقچى ھەمدە شۇ ئارقىلىق بايدېن ھۆكۈمىتىنى قورقۇتماقچى بولۇۋاتىدۇ. بايدېن بولسا مۇشۇنداق بىر ھۆل خىشقا دەسسەپ، خىتاي بىلەن بولىدىغان ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. بىز ئەينى ۋاقىتتا سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن سۆھبەتلەشكەن. شۇ سەۋەبتىن ھازىر بەزىلەر بۇ ئۇسۇلنى قايتا قوللىنىشنى تەكىتلەۋاتىدۇ. ئەپسۇسكى، بىز دۇچ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت سوغۇق ئۇرۇش دەۋرىدىكىدىن مۇتلەق پەرقلىق بولغان بىر ھالەتتە تۇرماقتا. شۇڭا بايدىن ھۆكۈمىتى تېخى يىگىرمە كۈننىڭ ئالدىدا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننى بېيجىڭغا ئەۋەتىپ بۇ مۇناسىۋەتنى ئەسلىگە كەلتۈرمەكچى بولدى ئەمما ئۇ مەغلۇبىيەت بىلەن قايتىپ كەلدى ھازىر جەنېت يېلىننى ئەۋەتىپ بۇ مەسىلىنى ئوڭشىماقچى بولۇۋاتىدۇ ئەگەر جەنېت بۇ قېتىم مەغلۇپ بولسا ئامېرىكا بەلكىم سودا مىنىستىرى جىنا رايموندونى ئەۋەتىشى مۇمكىن ئەمما بۇ ئۇسۇل زادىلا ئاقمايدۇ چۈنكى خىتاي ئاللىقاچان ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىغا قارشى بولغان دۈشمەنلىك غەرىزىدىكى خەتەرلىك پائالىيەتلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلار ئالدى بىلەن بىزگە ۋەكىل ئەۋەتىپ، ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئوڭشاشقا تىرىشىشى لازىم ئىدى. ئەپسۇسكى ھازىر بىز بېيجىڭغا ۋەكىل ئەۋەتىپ، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى ئوڭشاشقا تىرىشىۋاتىمىز. خىتاي شۈبھىسىزكى بۇ ھالنى ئامېرىكا ئەمدى ئۆزلىرىنىڭ خىتايغا بېقىندى بولۇپ قالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىۋاتىدۇ دەپ چۈشىنىۋالىدۇ. مەيلى قانداقلا بولمىسۇن، بۇ پەقەتلا ئاقمايدىغان بىر چارە.
Wall Street Journal گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا ئورۇن ئالغان بىر نۇقتا شۇ بولغانكى، ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئومۇمىي رېئاللىقنى ئويلىشىپ، خىتاي بىلەن سۆزلىشىشكە ئېھتىياجلىق بولسىمۇ، بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنچە پايپاسلاپ سۆھبەتكە ئالدىراپ كېتىشىنىڭ ھاجىتى يوق. چۈنكى ھازىرقى ئەھۋالدىن قارىغاندا جو بايدېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ يېقىن ئارىدا ئۇچرىشىشى ئەمەلگە ئاشماسلىقى مۇمكىن. يەنە كېلىپ بايدېن ھۆكۈمىتى ئاللىقاچان ترامپ ھۆكۈمىتى دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىققان خىتاينىڭ ئۈچ يۈز مىليارد ئامېرىكا دوللارلىق توۋارلىرىغا تاموژنا بېجى قويۇش چارىسىنى يۇمشىتىپ باققان بولسىمۇ خىتاينىڭ ئامېرىكا ئىستېمالچىلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان سېلىش قىلمىشىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش بولغىنى يوق. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىنىڭ تەيۋەن ئەتراپىدىكى ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىكىگە خاتىمە بەرمىگۈچە ئۇلارغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئېتىبار بېرىشكە قەتئىي بولمايدۇ. ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئاسىيا جەمئىيىتى سىياسىي ئىشلار مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋېندى كاتلېر بۇ مەسىلە ھەققىدە بى بى سىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، جەنېت يېلېننىڭ بۇ قېتىمقى سەپىرىدىن بىرەر نەتىجە كۈتۈشكە تېخى بالدۇر. چۈنكى ئۇ ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى بۇزۇلغان مۇناسىۋەتنى ئوڭشىيالىغۇدەك دەرىجىدىكى شەخس ئەمەس، دەيدۇ. خەلقئارا پۇل مۇئامىلە فوندىنىڭ خادىملىرىدىن كېن روگوف بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا جو بايدېننى سەلبىي ساقچىغا، جەنەت يەلىننى بولسا ئىجابىي ساقچىغا ئوخشىتىدۇ. ئۇنىڭ پىكرىچە بۇ قېتىم جەنەت يەلىن بېيجىڭغا بېرىپ، توختاڭلار، بىزنىڭ ئوتتۇرىمىزدا سۆزلىشىشكە بولىدىغان نۇرغۇن مەسىلىلەر بار. ئاۋۋال شۇنىڭغا قارايلى دېيىشى مۇمكىن ئىشكەن. ئەمما بۇنىڭلىق بىلەنلا جەنەت خانىمنى خىتايغا قارىتا بىراقلا يۇمشاپ كېتىدۇ دەپ قاراشنىڭمۇ ئورنى يوق ئىشكەن. تېخىمۇ مۇھىمى نۆۋەتتە كېيىنكى نۆۋەتلىك ئامېرىكا سايلىمى يېقىنلاۋاتقانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرنى تۈگىتىش ئاسانغا چۈشمەيدۇ. ھاۋاي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى ئېرىك ھارۋىت بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئەگەر ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدا جو بايدېن ئىككىنچى قېتىم ۋەزىپىگە ئولتۇرسا، ئۇ ھالدا تىرامپ دەۋرىدىكى سودا ئۇرۇشى تەدبىرلىرى ئەمەلدىن قېلىشى مۇمكىن. ئەگەر ئۇنىڭ ئەكسىچە ئەھۋال يۈز بېرىپ، تىرامپ ھۆكۈمىتى يېڭىباشتىن تەشكىللەنسە، ئۇ ھالدا پۈتۈنلەي باشقىچە بولغان مەنزىرە بارلىققا كېلىدۇ، دېگەن.

ئەمما ئۇنىڭ خۇلاسە ئورنىدا ئېيتقان، دۇنيادىكى ئىككى زور ئىقتىسادىي گەۋدىنىڭ بىر بىرىدىن ئاجرىلىشى شۈبھىسىزكى دۇنيا ئىقتىسادى ئۈچۈن مۇقىمسىزلىق پەيدا قىلىدۇ، شۇنىڭدەك ھازىرقى ئەھۋالدا بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇمكىن ئەمەس دېگەن سۆزلىرى نۆۋەتتىكى سۈركىلىشنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىشىدىن بېشارەت دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئۈچىنچى ئىيۇلدىن ئالتىنچى ئىيۇل كۈنىگىچە كانادادا تۇنجى قېتىملىق ئۇيغۇر قانۇن مۇھاكىمىسى ئالىي كېڭىشى ئېچىلغان. مەزكۇر يىغىندا ھەرقايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن قانۇن مۇتەخەسسىسلىرى، ئادۋوكاتلار ۋە. مۇتەخەسسىسلەر قاتنىشىپ ئۇيغۇر داۋاسىنى خەلقئارالاشتۇرۇشنىڭ يوللىرىنى مۇزاكىرە قىلغان. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، كانادا ئۇيغۇر ھوقۇقىنى قوغداش قۇرۇلۇشى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئورتاق ساھىبخانلىقىدا تۇنجى نۆۋەتلىك ئۇيغۇر قانۇن مۇھاكىمىسى ئالىي كېڭىشى كانادادا ئۆتكۈزۈلگەن. ئۈچىنچى ئىيۇل كۈنىدىن ئالتىنچى ئىيۇل كۈنىگىچە ئۈچ كۈن داۋام قىلغان مەزكۇر يىغىنغا ئامېرىكا كانادا ۋە ئەنگلىيەدىن كەلگەن قانۇن مۇتەخەسسىسلىرى قانۇن مۇتەخەسسىسلىرى ئادۋوكاتلار ۋە ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ئىشتىراك قىلىپ ئۇيغۇر داۋاسىنى خەلقئارا قانۇنلار ئاساسىدا تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈشنىڭ يوللىرىنى مۇزاكىرە قىلغان ساھىبخان تەشكىلاتنىڭ بىرى بولغان كانادا ئۇيغۇر ھوقۇقىنى قوغداش قۇرۇلۇشى دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندىنىڭ بىزگە بىلدۈرۈشىچە بۇ يىغىن بىر يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت تەييارلىق بىلەن ئېچىلغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئۇيغۇر داۋاسىدىكى نۇقتىلىق مۇھىم مەسىلىلەر ئۈستىدە ستراتېگىيە پىلانلانغان شەرقىي تۈركىستاندىكى بولۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئانىڭدىن كېيىن سېستېماتىك دەۋلەتنىڭ بىر تۇتاش سىياسەت مەجبۇرىي ئەمگەك، چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش قاتارلىق بۇ مەسىلىلەر ئەمدى سىياسەتتىن بەكرەك قانۇنغا بېرىپ تاقىلىدۇ، خەلقئارا قانۇنغا بېرىپ تاقىلىدۇ. خىتايغا قارىتا ئالىدىغان تەدبىرلەرمۇ ئېغىزاكى بايانات ئەمەس، قانۇنىي تەدبىرلەر بولغاندا، ئىدارىي تەدبىرلەر، مەمۇرىي تەدبىرلەر بولغاندا ئانىڭدىن كېيىن خىتاينى بۇ قىلمىشىدىن كەينىگە قايتارغىلى بولىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، مۇشۇنداق بىر قانۇنىي. ئالىي ئىستىشارىنىڭ بولغىنى بەك مۇھىمتى. شۇ سەۋەبتىن مۇشۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك خەلقئارادا مۇشۇنىڭ ئەھلى ھېسابلانغان مۇتەخەسسىسلەردىن سەككىز قانۇنىي مۇتەخەسسىس ئەنگلىيەدىن، ئامېرىكىدىن ۋە كانادادىن بولۇپ توپلاندى. ئۈچ كۈن ئىچىدە چوڭ تۆت تېما بويىچە بېكىتىپ چىقتۇق.
ئۈچ كۈن داۋام قىلغان يىغىن جەريانىدا مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى خەلقئارا ئورگانلار قاتلىمىدا تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈش مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇشنىڭ قانۇنىي تاللاشلىرى جىنايى ئىشلار دەۋاسى ۋە قاراتمىلىقى بولغان جازا ئارقىلىق خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىغا تاقابىل تۇرۇش ۋە شۇنداقلا خىتاينى جازالاش تەدبىرلىرىنى قانۇنلاشتۇرۇشنىڭ يوللىرى قاتارلىق تۆت مۇھىم مەسىلىنى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلغان يىغىندا يۇقىرىدىكى بۇ تۆت تېما بويىچە قىرىق ئالتە ھەرىكەت پىلانى تۈزۈپ چىقىلغان. مۇشۇ تۆت ئانا تېما بويىچە ھەرىكەت ئېلىپ بارىدىغان قىرىق ئالتە ھەرىكەت نۇقتىسىنى بېكىتىپ چىقتۇق. ئەمدى بۇنى ئالدىمىزدىكى بىر ئاي ئىچىدە بۇ ھەرىكەت نۇقتىلىرىنى ھەر بىرسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن قانداق قانداق كونكرېتنى پىلان پروگرامما لازىم. ئۇنىڭ كونكرېتنى ئەمدى مۇشۇ بىز تۈزۈپ چىققان ھەرىكەت پىلانى بويىچە ياكى قىرىق ئالتە نۇقتىلىق ھەرىكەت دائىرىسى بويىچە ئۇلارنى ئەمەلىي بىردىن بىر ئىجرا قىلىدىغان پىلان پروگراممىلارنى مۇشۇ ئالدىمىزدىكى بىر ئاي ئىچىدە تۈزۈشكە باشلايمىز يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىدىكى بىر بوشلۇق ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ دەۋاسى ھېلىقى پائالىيەتچىلىك ياكى ئاكتىۋىزم ھالىتىدە بولۇپ كەلدى بۇنىڭ بىلەن جامائەتنىڭ دىققىتىنى تارتقىلى بولىدۇ، لېكىن سىياسىي ۋە قانۇنىي جەھەتتىن مۇقىم تەدبىر قىلغىلى بولمايدۇ. ئەگەر بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسى سىياسەت ۋە قانۇن جەھەتتىن بىر تەدبىرگە ئايلانمىسا، بۇ قۇرۇق گەپكە ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئەمدى مۇشۇ ناھايىتى مۇھىمتى، ئەمدى بىرىنچى قېتىملىقى مۇشۇنداق ئۆتكۈزۈلدى، بۇنىڭدىن كېيىنكىسىمۇ ھەر يىلى مۇشۇ ئاساستا ئۆتكۈزۈلۈپ ئۇيغۇرلارنىڭ مەنپەئەتىنى مۇشۇ چەت ئەلدە بولسىمۇ قوغدايدىغان شۇنداق بىر خەلقئارالىق مېخانىزمنى شەكىللەندۈرۈشنىڭ قەدەم باسقۇچلىرى بېسىلىۋاتىدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىنغا ئۆزى بىۋاسىتە ئىشتىراك قىلغان. ئۇنىڭ دېيىشىچە، يىغىندا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن خەلقئارالىق ئورگانلار سەۋىيەسىدە ھەرىكەت قىلىشنىڭ يول خەرىتىسى سىزىپ چىقىلغان.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە دۇنيا قۇرۇلتىيى تەركىبىدە بىللە پائالىيەت قىلىۋاتقان تەشكىلاتلار خىتاي ھۆكۈمىتىنى مۇشۇ خەلقئارا قانۇنلار بويىچە قانداق جاۋابكارلىقىنى تارتالايمىز ھەققىدە مۇزاكىرىلەر بولدى مەسىلەن ئۇيغۇر سوتى قۇرۇلدى ئۇيغۇر سوتى بىر قانچە يىللىق بىر ئىككى يىللىق تىرىشچانلىق نەتىجىسى بىلەن نۇرغۇنلىغان مىڭلارچە ئون مىڭلارچە بەت ماتېرىياللارنى توپلىدى ئىنسانلارنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئالدى بىر قارار چىقاردى ھازىرغىچە ئون بىر پارلامېنت ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇپ قارار قوبۇل قىلدى ئەمدى مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىدە نۇرغۇن خىزمەتلەر ئىشلەندى ئەمدى بۇ قارارلار قوبۇل قىلىندى ئەمما بۇنى ئەمەلىي بىر قەدەمگە ئۆتكۈزۈش چۈنكى قارارنىڭ بولۇشى ئايرىم قانۇننىڭ بولۇشى چىقىشى ئايرىم ئەمما ئۇنى سۈيلەپ تۇرىدىغان ئۇنىڭ قەدەم باسقۇچلىرىنى مۇزاكىرە قىلىپ تەرتىپلىرىنى مۇزاكىرە قىلىپ ئەمەلىيلەشتۈرۈش بولمىسا ئۇ قانۇن ئۆزلۈكىدىن ئەمەلىيلەشمەيدىغان گەپ ئەمدى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ بۇ قانۇنلارنى بۇ رېزوليۇشنلارنى بۇ قارارلارنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈمەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا بېسىم قىلىش بىر ئايرىم بىر جەرياننى باشتىن ئۆتكۈزىدىغان ئىش ھەم بۇنىڭ ئۈچۈن شۇ قانۇنلارنى ياخشى بىلىدىغان قەدەم باسقۇچلارنى ياخشى بىلىدىغان ئىنسانلارنىڭ پىكرىنى ئېلىپ مۇزاكىرىلىشىپ قايسى قەدەم باسقۇچلارنى باسىمىز دېگەن ۋاقىتتا يولىمىز ھەم قىسقىرايدۇ ھەم نەتىجىگە ئاسان ئېرىشەلەيمىز. شۇنىڭغا ھەم بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئالاھىدىلىكى مۇشۇ ئىشنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن، مۇشۇ ئىشنى قىلغان ئىنسانلار بىلەن، تەجرىبىلىك ئىنسانلار بىلەن مۇزاكىرە قىلىش ئارقىلىق بۇنىڭدىن كېيىن ماڭىدىغان كونكرېتنى قەدەملەرنى بىرىنچى، ئىككىنچى، ئۈچىنچى كونكرېتنى شەكىلدە مۇزاكىرە قىلىندى. مەزكۇر ئالىي كېڭەش كانادا كۇبەك ئۆلكىسىنىڭ ئالما شەھىرىدە ئېچىلغان بولۇپ، يىغىن كانادادىكى پارلامېنت ئەزالىرى، ھۆكۈمەت ئەربابلىرىنىڭمۇ كۈچلۈك قوللىشىغا ئېرىشكەن. ئۈچىنچى ئىيۇل يىغىننىڭ باشلىنىش مۇراسىمىغا كۇبەك پارتىيىسىنىڭ رەھبىرى سابىق مىنىستىر يېس بلېنشېت ۋە كۇبەك رايونىنىڭ كانادا پارلامېنتىدىكى پارلامېنت ئەزالىرى ۋە كۇبەك ئۆلكىسى مىنىستىرى ئالما شەھىرى شەھەر باشلىقى قاتارلىقلار قاتناشقان ۋە سۆز قىلغان كۈتۈۋېلىش مۇراسىمىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى باشلىقى ئۆمەر قانات ۋە كانادا ئۇيغۇر ھوقۇقىنى قوغداش قۇرۇلۇشى دىرېكتورى مەمەت توختى

بۇ ئەمەلىيەتتە دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە چېكىنىشىنىڭ بەلگىسى بولۇپ، خىتاي پۇلىنىڭ پاخاللىشىشى دۇنيانىڭ ئىقتىسادىغىلا ئەمەس، سىياسىي تەڭپۇڭلۇقىغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدىكەن. خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسىنىڭ چۈشۈشىدىكى سەۋەب نېمە؟ ياكى بۇ خىتاينىڭ ئامېرىكىغا قارشى ئويناۋاتقان پۇل مۇئامىلە تاكتىكىسىمۇ؟ بۇ تەرەققىياتقا قىزىقساڭلار مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. يېقىندىن بۇيان خىتاي پۇلىنىڭ پاخاللىشىپ كېتىشى دۇنيانىڭ ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ۋەزىيىتىنىڭ داۋالغۇش ئىچىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەتسە يەنە بىر جەھەتتىن خىتاينىڭ دۇنيا پۇل مۇئامىلە ساھەسىدە دوللارنىڭ نوپۇزىغا قارشى خىتاي پۇلىنى ئىناۋەتلىك قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىكەن يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى ۋال سترىت جورنالدا خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتىنىڭ چۈشۈشى خىتاي مەركىزىي بانكىسىنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدىغان مەسىلە بولۇپ قالدى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ يېقىندىن بېرى خىتاي پۇلىنىڭ پاخاللىشىش نىسبىتىنىڭ بەك تېز ھەم ئېغىر بولۇۋاتقانلىقى خىتاي مەركىزىي بانكىسىغا چوڭ بېسىم ئېلىپ كەلگەنلىكى كۆرسىتىلگەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە بۇ يىلنىڭ بېشىدىن باشلاپ خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتى تۆت پۈتۈن ئوندا سەككىز پىرسەنت تۆۋەنلىگەن بولۇپ يەتتىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىدىكى پۇل ئايرىۋاشلاش نىسبىتىدە بىر دوللارغا يەتتە پۈتۈن يۈزدە يىگىرمە تۆت يۈەن توغرا كەلگەن خىتاي پۇلىنىڭ پاخاللىشىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب نەچچە يىللىق كوۋىد مەزگىلىدە خىتاينىڭ ئىقتىسادى چېكىنگەن بولۇپ يېقىنقى مەزگىلدىكى ياساش سانائىتى يېڭى ئۆيلەرنىڭ سېتىلىشى ۋە ئىشقا ئورۇنلىشىش توغرىسىدىكى سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ يەنىلا ئەسلىگە كېلەلمىگەنلىكى مەلۇم بولغان ئامېرىكىدىكى رەند سىياسىي تەتقىقات مەركىزىنىڭ خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايموند كو بۇ ئەھۋالنى تەھلىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى كوۋىدنى تىزگىنلەش مەسىلىسىنى ياخشى ھەل قىلالمىدى شۇندىن بۇيان كىشىلەر ئۈمىد قىلغاندەك گۈللىنىش بولمىدى. خىتاي ئىقتىسادىدا ھېچ جانلىنىش كۆرۈلمىدى. خىتاي ئىقتىسادىغا بولغان ئىشەنچ داۋاملىق تۆۋەنلىمەكتە. خىتايدا كوۋىد قايتا يامرايدۇ دېگەن ئەندىشە بار. ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ بىرمۇنچە قەرز مەسىلىسى بار، ئۇنىڭدىن بەكرەك ئەنسىرەش كېرەك. بۇ قەرز كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مەسىلىلەرنىڭ قانچىلىك داۋاملىشىدىغانلىقى ئېنىق ئەمەس. خىتاي پۇقرالىرى ھازىر قانچىلىك پۇل خەجلەيمەن، پۇلۇمنى خەجلەيمۇ ياكى بانكىغا قويايمۇ دېگەن مەسىلىگە بەكرەك كۆڭۈل بۆلمەكتە. يېقىندىن بۇيان چەت ئەل مەبلەغ سالغۇچىلىرى خىتايدىن مەبلىغىنى چېكىندۈرگەن بولۇپ، بۇمۇ خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسىنى چۈشۈرۈشتە بەلگىلىك رول ئوينىغان. خىتايدىن مال ئېكسپورت قىلغۇچىلارمۇ ماللىرىنى خىتاي پۇلى بويىچە ئەمەس دوللار ياكى ياۋرو ھېسابىدا سېتىپ بۇ پۇللارنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشنى تاللىغان بولۇپ بۇمۇ خىتاي پۇلىنىڭ ئىناۋىتى ۋە قىممىتىنى چۈشۈرۈش رولىنى ئوينىغان ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئىقتىساد پەنلىرى دوكتورى قەيسەر مىجىت خىتاي پۇلىنىڭ چۈشۈشىدىكى سەۋەبلەرنى خىتاينىڭ ئىچكى ۋە تاشقى ئەھۋالىغا باغلاپ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسىنىڭ چۈشۈشىگە تەسىر كۆرسەتكەن سەۋەبلەرنى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتتىكى سىياسىي ئىقتىسادىي ئامىللاردىن ئانالىز قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. خىتاينىڭ ئىقتىسادى ۋابانىڭ تەسىرىگە راۋۇرۇس ئۇچرىدى، شۇ تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ ئىقتىسادىدا چېكىنىش بولدى. يەنە بىرسى، دۆلەت سىرتىدىكى ۋەزىيەتنى ئېلىپ ئېيتساق، خىتاينىڭكى خەلقئاراغا قالىدىغان تەسىرى تازا ياخشى ئەمەس. ۋابانىڭ تەسىرى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزگە قارىتا يۈرگۈزگەن بۇلارنىڭ ئىشلىگەن جىنايەتلىرى ۋە مانا مۇشۇنداق بىر نەچچە خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئامېرىكا ۋە ياۋروپا خىتاينىڭ ماللىرىغا نىسبەتەن نازارەتنى كۈچەيتتى. يەنى قىسقارتتى بۇرۇنقىدەك ئەركىن ئەكېلىلىۋېرىدىغان ئىش يوق. ئاندىن سىرت يەنە تاشقى سەۋەب. تاشقى ئامىل دېگەن ۋاقىتتا ئامېرىكا بانكىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە ئۆسۈمنى ئۆستۈرۈشى. دوللارنى كۈچەيتىۋەتتى. دوللارنىڭ قىممىتى ئۆسكەن ۋاقىتتا مەبلەغ سالغۇچىلار دوللارغا قاراپ يۈگرەيدۇ، دوللارنى سېتىۋالىدۇ. شۇڭا بۇ يەردە خەلق پۇلىنىڭكى كۇرسنىڭ چۈشۈشى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ دېگىنىدەك بولماسلىقى، ئۇنىڭ ئۆي مۈلۈك سودىسىنىڭ كاساتلىشىشى، ئېكسپورتنىڭ ئازىيىشى بۇنىڭ بىلەنلا قالماستىن يەنە دوللارنىڭكى كۈچىيىشى بۇ خىتاي پۇلىنىڭكى كۇرسنىڭ چۈشۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ئەلۋەتتە بۇ يەردە خىتاينىڭ ماللىرىغا نىسبەتەن بازارنىڭ تارىيىشى دېگىنىمىزدە بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ماللىرىنى قىسىش جەھەتتىن ئىپادىلىنىدۇ. يەنە بۇ خىتاينىڭ ئېكسپورتىغا نىسبەتەن ئېيتقان ۋاقىتتا بىر خىل زەربە دېگەن گەپ. خىتاي ئېكسپورتىنى جانلاندۇرۇشنىڭ نەق ئامالى خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈش بولۇپ بۇنداق قىلغاندا خىتاي ماللىرى دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىغا نىسبەتەن تېخىمۇ ئەرزان بولىدىكەن ئەمما خىتاي مەركىزىي بانكىسى خىتاي پۇلىنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈشنى خالىمايدىكەن ئۇنداق قىلسا خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك بازىرى ۋە پاي چېكى بازىرى يامان تەسىرگە ئۇچرايدىكەن دوكتور رايموند كو بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتى خەلق پۇلىنىڭ قىممىتىنىڭ ئاز-تولا چۈشۈشىنى ئۈمىد قىلىدۇ، چۈنكى بۇنداق بولغاندا خىتاينىڭ ئېكسپورت مىقدارى ئاشىدۇ. ئەمما خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسى چۈشسە، خىتاي ئىستېمالچىلىرىنىڭ سېتىۋېلىش كۈچى ئاجىزلايدۇ. ئەگەر باشقا دۆلەتلەر خىتاي پۇلىنى ئىشلەتسە بۇنىڭ يامىنى يوق، ئەمما مەن خىتاي پۇلىنى خەلقئارا پۇل بولالايدۇ دەپ قارىمايمەن. چۈنكى ئۇ دۆلەتلەر ئامال يوق ئەھۋالدا خىتاي پۇلىنى ئىشلىتىدۇ. ئەگەر دوللار ئىشلىتىش ئىمكانىيىتى بولسا، ئەلۋەتتە دوللار ئىشلىتىدۇ. ئىقتىسادشۇناسلارنىڭ قارىشىچە خىتاي ئىقتىسادىنىڭ تەقدىرى خىتاي مەركىزىي بانكىسىنىڭ قولىدا ئەمەس ئىكەن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ چېكىنىشىدىكى سەۋەب ئوبوروتنىڭ كەملىكى قەرز بېرىش ياكى قەرزنى كۆتۈرۈش كۈچىنىڭ ئاجىزلىقىدىن ئەمەس بەلكى خىتايغا بولغان ئىشەنچنىڭ كەملىكىدىن ئىكەن خىتاي ئىقتىسادى چۆكۈۋاتقان خىتاي پۇلىنىڭ كۇرسى چۈشۈۋاتقان بۇ ۋەزىيەتتە ئامېرىكا مالىيە مىنىستىرى جېنېت يېلېن يەتتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنىدىن باشلاپ خىتايدىكى تۆت كۈنلۈك زىيارىتىنى باشلىغان نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئالتىنچى ئىيۇل كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە جېنېت يېلېننىڭ بۇ زىيارەتتىكى مەقسىتى دۇنيانىڭ ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىسى بولغان ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىساد سودا مۇناسىۋەتلىرىنى مۇقىملاشتۇرۇشقا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئىكەن جېنېت يېلېن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى مەيدانىنى ئىپادىلىگەن ھەمدە ئامېرىكىنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇشقا چاقىرىپ كەلگەن مالىيە ئەمەلدارى ئىكەن بىراق ئۇ خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە ئايرىلىشىغىمۇ قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن چۈنكى ھازىر خىتاينىڭ قولىدا ئامېرىكىنىڭ بىر تىرىليون دوللارلىق زايومى بار بولۇپ ئامېرىكىنىڭ ئۈچىنچى چوڭ سودا شېرىكى ھېسابلىنىدىكەن ئەگەر بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى ئۈزۈلسە يەر شارى ئىقتىسادىغا بالايىئاپەت ئېلىپ كېلىدىكەن خىتاي ھازىر ئۆزىنىڭ قولىدىكى تىرىليون دوللارلىق زايوم ۋە ئىقتىسادىي كۈچىگە تايىنىپ خىتاي پۇلىنىڭ ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇپ بەزى خىتاي مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ قارىشىچە خىتاي بۇ قېتىم ئۆز پۇلىنىڭ قىممىتىنى قەستەن چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئېكسپورتىنى كۈچەيتىپ روسىيە ئەرەب ئەللىرى ھەتتا ھىندىستان بىلەن خىتاي پۇلى ئارقىلىق سودا قىلىدىغان ۋەزىيەت ياراتماقچى دوللارغا جەڭ ئېلان قىلماقچى ئىكەن دوكتور قەيسەر مىجىت بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى بىر دۆلەت ئۆزىنىڭ پۇلىنى دوللارغا ئوخشاش كۈچلۈك قىلىمەن دېيىشلەرنى كۈچلۈك قىلالمايدۇ. دوللارنىڭ دۇنيانىڭ زاپاس پۇللۇق ئورنى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشتىن كېيىنكى برېتتون ۋۇدس ئورمانلىقى يىغىنىدا قارار قىلىنغان. ئارىلىقتىن سەكسەن يىلدەك ۋاقىت ئۆتتى، دوللار يەنىلا خەلقئارا ئېلىم بېرىمدە يەنى ئىمپورت ئېكسپورتتا ئاساسلىق پۇل بولاپ ئىشلىتىلىدۇ. يەنى ئاتمىش نەچچە پىرسەنت سودا دوللار ئارقىلىق بولىدۇ. دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدا مال ئېلىش سېتىش بولسا دوللارنى ئاساسىي تۆلەم ۋاسىتىسى قىلىدۇ ما خەلق پۇلىنىڭكى ئىشلىتىلىشىچۇ دېسە ئاران ئىككى ئۈچ پىرسەنت ئەتراپىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ياكى خىتاي زىيالىيلىرى قانچىلىك قارىسۇن خىتاي پۇلىنى دوللارنىڭ ئۈستىگە دەسسىتىمەن دەپ كۈچىسۇن بۇ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالى، ئىقتىسادىي كۈچى، دۆلەت سىياسىتى تۈزۈمى، قانۇنى قاتارلىق نۇرغۇن ئامىللارغا بېرىپ تاقىلىدۇ. بىر دۆلەتنىڭ پۇلىنىڭ كۈچلۈك بولۇشى ئاۋۋال شۇ دۆلەتنىڭ خەلقئارادا قانچىلىك ئىناۋەتلىك، قانچىلىك كۈچلۈك بولۇشىغا باغلىق بولىدۇ. بۇ كۈچلۈكلۈك ئىناۋەت ناھايىتى يۈكسەك بولغان پەن-تېخنىكا ئاساسىدا، ناھايىتى يۇقىرى بولغان ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمدارلىقى ئاساسىدا، ناھايىتى ياخشى بولغان مۇقىم ياكى سىجىل بولغان ئىقتىسادىي ئېشىش ئاساسىدا قانۇن بىلەن ئىدارە قىلغان مۇشۇنداق بىر جەمئىيەتتە دۆلەتتىلا بولىدۇ. دوكتور قەيسەر مىجىتنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئەگەر روسىيەدە غەربكە مايىل ھاكىمىيەت قۇرۇلۇپ قالسا خىتاي پۇلىنىڭ روسىيەدىكى ئىناۋىتىمۇ ئاياغلىشىدىكەن ئەرەب ئەللىرى خىتاي پۇلىغا ئەمەس ئالتۇنغا دوللارغا بەكرەك ئىشىنىدىكەن ھىندىستان بولسا خىتايغا قارىغاندا ئامېرىكىغا بەكرەك يېقىن ئىكەن روسىيە بىلەن خىتاينىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سودىدا بۇلار دېيىشتى خەلق پۇلىنى ئاساسلىق تۆلەم ۋاسىتىسى قىلىمىز روبلى بىلەن دەپ ھەتتا سەئۇدى ئەرەبىستانمۇ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىدە نېفىتنى ئەسلى دوللارغا سېتىش كېرەكتى خەلق پۇلىغا ساتىمىز دېدى ئەمما بىر ماتېرىيالدا كۆرسەم شاڭخەيدە نېفىتنى خەلق پۇلىغا ئالماشتۇرۇپ ئانىڭدىن كېيىن ئۇ خەلق پۇلىغا يەنە شاڭخەيدىن ئالتۇن سېتىۋېلىپ چىقىپ كەتكەن گەپ. مۇشۇنداق تۇرسا ئەھۋال بۇ خىتاينىڭكى خەلق پۇلىنى دوللارنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش ئۈچۈن يېڭى بىر ئۆزى ئارزۇ قىلغان دۇنيا تەرتىپىنى بارلىققا كەلتۈرۈش كېرەك. بۇ غوجا ئاكىسى بولۇش كېرەك. نۇرغۇن دۆلەتلەر مۇشۇنىڭ گېپىنى ئاڭلىشى كېرەك. مۇمكىنمۇ؟ ياق. چۈنكى خىتاينىڭ دۆلەتلەرگە ۋە چېگرا ئىچىدىكى خەلققە ۋە بىزدەك باشقا بىر خەلققە، مىللەتلەرگە تۇتۇۋاتقان سىياسىتى بۇ خىتاينىڭ ئىشەنچلىك، كۈچلۈك دۆلەت ئىكەنلىكىدىن، ئۇنىڭ يېڭى بىر دۇنيا قارشى ئالىدىغان يېڭى تەرتىپنى قۇرالىشىدىن ھەرگىز دېرەك بەرمەيدۇ. شۇڭا مېنىڭ قارىشىمدا خىتاينىڭ رۇسىيە بىلەن ھىندىستاننى خەلق پۇلىنى چۆرىدىگەن ھالدا مۇنداق بىر ئايلىنىدىغان ئىقتىسادىي چەمبىرەككە تارتىپ كېلىش چۈشى ئەمەلگە ئاشمايدۇ. رۇسىيەنىڭ ئەھۋالى پۇتىننىڭ مەغلۇپ بولۇشى بىلەن بەلكىم غەربكە مايىل بىر ھاكىمىيەتنىڭ قۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەمما ھىندىستان ھازىر ئەمەلىيەتتە خىتايغا سېلىنغان چەت ئەلنىڭ زاۋۇتلىرىنى، مەبلەغلىرىنى، تەمىنلەش زەنجىرىنى ئۆزىگە تارتىپ كېتىۋاتىدۇ. بۇنداق شارائىتتا ھىندىستان خىتاينىڭكى خەلق پۇلىنى ئاساس قىلىپ ئايلىنىدىغان بىر ئىقتىسادىي چەمبىرەككە كىرىپ كەتمەيدۇ. ئۇنىڭ قىممەت قارىشى جەھەتتىن، سىياسىي مەنپەئەت نۇقتىسىدىن ئېيتقان ۋاقىتتا ئۇنىڭ ئامېرىكىغا يېقىن تۇرىدىغانلىقى ئېنىق بولۇپ بولدى.

غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇش سىياسەتلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان مەزگىلدە، ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ يىلقى قۇربان ھېيتتا جايلاردىكى ئەل رايىنى بىلىش، ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش خىزمەت گۇرۇپپىسى كادىرلىرىنىڭ قۇربان ھېيتلىق، قوشماق تۇغقانلىرىنى يوقلاش پائالىيەتلىرىدە بولغانلىقى تەشۋىق قىلىنماقتا. ئۇنداقتا ئاتالمىش قوشماق تۇغقان كادىرلارنىڭ قۇربان ھېيتلىق پائالىيەتلىرى نېمىنى كۆزلىگەن؟ مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىغا دىققەت بەرگەيسىلەر. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق قۇربان ھېيت مەزگىلىدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى خەۋەر بېرىپ، بۇ يىلقى قۇربان ھېيتتا جايلاردىكى ئەل رايىنى بىلىش، ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش خىزمەت گۇرۇپپىسى كادىرلىرىنىڭ قۇربان ھېيتلىق قوشماق تۇغقانلىرىنى يوقلاش پائالىيەتلىرىدە بولغانلىقىنى تەشۋىق قىلدى. بۇنىڭدا بەزى كادىرلارنىڭ بەلگىلەنگەن قوشماق تۇغقانلىرىنى يوقلاپ، مېھىر شەپقەت يەتكۈزگەنلىكى خەۋەر قىلىنغان بولسا، يەنە بەزىلىرىنىڭ قوشماق تۇغقانلىرى بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇزېيلارنى زىيارەت قىلغانلىقى ياكى بىرلىكتە ساياھەت قىلغانلىقى كۆرسىتىلگەن. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى چىقارغان بەخت تىلەش، تۇغقاندارچىلىق ۋە سۆھبەت ماۋزۇسىدىكى خەۋەردە، رايونىمىزدا قۇربان ھېيت مەزگىلىدىكى دەم ئېلىشتا قوشماق تۇغقان بولغان كادىرلار، تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە بېرىپ بايرامنى كۈتۈۋالدى، دېيىلگەن ۋە جايلاردىكى ئەل رايىنى بىلىش، ئەلگە نەپ يەتكۈزۈش خىزمەت گۇرۇپپىسى كادىرلىرىنىڭ قۇربان ھېيتلىق قوشماق تۇغقانلىرىنى يوقلاش پائالىيەتلىرىدە بولغانلىقى ھەققىدىكى ئىشلار بايان قىلىنغان. ئۇيغۇرچە تەڭرىتاغ تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇن كۈنى چىقارغان مەن تۇغقىنىم بىلەن يۇرتۇمنى ساياھەت قىلدىم ماۋزۇلۇق خەۋەردە توقسۇ ناھىيەسى چاغراق يېزىسى ئالغا كەنتىدە تۇرۇشلۇق كادىرلارنىڭ قوشماق تۇغقانلىرى بىلەن بىرلىكتە ئۈرۈمچىدىكى تارىخىي تەربىيە بازىسى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىلىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنى، ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش مۇزېيى، ماۋ زېمىننىڭ ئەسلى تۇرالغۇسى خاتىرە سارىيى قاتارلىق قىزىل تەربىيە مەدەنىيەت بازىلىرىنى ئېكسكۇرسىيە قىلغانلىقى ۋە بۇ جايلاردا ئۆگىنىشتە بولغانلىقى تىلغا ئېلىنغان.

شۇ بۇلا كېلىدۇ كەلگەندە مۇشۇ ھەتتاكى قوللىرىدا ھاراقلارنى كۆتۈرۈپ كېلىدۇ ئۆيگە ھە بىللە ئىچىمىز بىللە مۇشتا ئۆتكۈزىمىز دەپ بەزەنلىرى ئەمدى ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىسى مەسىلەن چوڭلارنى يوقلايدىغان ئاشۇنداق ئىشلار بولىدۇ شۇنىمۇ قىلالمايتتۇق مەسىلەن چوڭ ئۆيگە چىقىدىغان ئىشنىمۇ قىلالمايتتۇق ئاشۇلارنى كۈتىمىز دەپ بىرىنچى كۈنىسى بۇرۇن ھېيت بولسا چوڭلارنى يوقلىساق مۇشۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتە ئون سەككىزدىن باشلاپ قوشماق تۇغقانلارنىڭكى مۇشۇ سىياسىتىنى خىتاي ھۆكۈمىتى يۈرگۈزگەندىن باشلاپ بىرىنجى كۈنىسى ئاشۇ قوشماق تۇغقانلارنىڭ كېلىشىنى ساقلايتتۇق ئۇلار كەلسە شۇ قۇربانلىق قوينىڭ گۆشىنى يېگۈزۈپ كاۋاپ قىلغۇزۇپ يېگۈزۈپ ئاشۇنداق قىلاتتى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇلار ئادەتتە مۇشۇنداق قۇربان ھېيت ۋە روزا ھېيتقا ئوخشاش دىنىي ۋە مىللىي بايراملاردا ھۆكۈمەت تەرىپىدىن نۇقتىلىق كۆزىتىش ئوبيېكتى قىلىنغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنى ھېيتلىق يوقلاپ ئۇلارنىڭ كۈندىلىك پائالىيەتلىرىنى نازارەت قىلىدىكەن.
ئۇلارنىڭ ھېلىقى پىكىر دەپتىرى دېگەندەكچۇ، مەسىلەن، پىكىر ئېلىش دەپتىرى، ئەل رايى پىكىر ئېلىش دەپتىرى دېگەن دەپتەرگە ھەر قېتىم ئۆيىمىزگە كەلگەندە شۇنى توشقۇزۇپ تولدۇرۇپ بىزدىن پىكىر ئېلىپ ئاشۇلارنىڭ ھەممىنى ئاشۇ دەپتەرگە يېزىپ ھۆكۈمەتكە ئۆتكۈزىدۇ ئۇلار. شۇڭا شۇ ھېيتتا بولۇنغان ھەتتا كۆتۈرۈپ كەلگەن ھاراقلىرىنى ئىچتىمۇ ئىچمىدىمۇ شۇنىڭدىن تارتىپ يازىدۇ. ھەرقانداق ئۇيغۇرنىڭ بىر قوشماق تۇغقىنى بار. ھەممىمىزنىڭ ئۆيىگىغۇ ئوخشاش كېلەتتى بىر كۈندە. بولۇپمۇ ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان تۇڭگان ئانالىزچىسى ما جۈنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش خىتاي كادىرلىرىنى ئۇيغۇر، قازاق، تۇڭگان قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆيلىرىگە ئەۋەتىشىدىكى مەقسەت، بىر تەرەپتىن مىللەتلەر ئىتتىپاق تەشۋىقاتى ئۈچۈن بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ خەلقلەرنى نازارەت قىلىش ئۈچۈن ئىكەن.

بۇ ئۇلار تەشۋىق قىلىۋاتقان ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشقان مىللەتلەر مۇناسىۋىتى بەرپا قىلىش بولۇپ بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك سىياسىي ئىستراتېگىيىسىنىڭ دەل ئۆزىدۇر يەنە بىر جەھەتتىن ئۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى ھەقىقىي مەقسىتى كىشىلەرنىڭ دىنىي بايرام ئۆتكۈزۈش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىشتۇر 那么另外一个， 他们真实想达到的目的， 就是对所有人在过这个宗教节日的一种监视， 因为他们不能够大张旗鼓的去要求禁止过节， 所以呢， 他派出一个监视的人。 那么你在过节？ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشكارا بۇيرۇق چىقىرىپ، مۇسۇلمانلارنىڭ مۇقەددەس دىنىي بايرىمى بولغان قۇربان ھېيتنى چەكلىيەلمىگەنلىكى ئۈچۈن، بۇنىڭغا ئوخشاش ھەر خىل ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. شىۋېتسىيەدىكى لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئىسلام دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ مۇقەددەس دىنىي بايرىمىدا، خىتاي كادىرلار ۋە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئاتالمىش قوشماق تۇغقان نامىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىشتىكى مەقسىتىنىڭ پەقەت نازارەت قىلىشلا ئەمەس، بەلكى بۇ خەلقلەرنىڭ دىنىي ئېتىقادى ۋە كىشىلىك قەدىر-قىممىتىنى ئەڭ ئېغىر دەرىجىدە دەپسەندە قىلىش ۋە ھاقارەتلەش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
قوشماق تۇغقان تۇغقان سىياسىتىنى بۇلار جې چىن خودۇڭ دەپ نېمە قىلغانچۇ رېن چىن جې چىن دەپ چىقىرىدۇ، تۇغقانداشچىلىق دېگەندەك. شۇنىڭ بىلەن باشلىغان بۇ بۇرۇنمۇ باتتى. بۇ ئەمدى ئىنسانلىق تۇرغۇسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ تامامەن ئاشۇ ئائىلىلەرنى كۆزىتىش، كونترول قىلىش، كادىرلارنى ئەۋەتىش ئارقىلىق پۈتۈنلەي ئاشۇ ئاشۇ يەردىكى ھەممە ھەر بىر ئائىلىنى كۆزىتىش، ئۇلارنىڭ نېمە دەيدىغانلىقىنى مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ ھېيت بايراملاردا ھەمدە دىنىي بايراملاردا ئۇلارنىڭ قانداق ئويدا بولۇۋاتقانلىقىنى، ئۇنى قانداق ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى مۇشۇ تەرەپلەرنىڭ ھەممىسىنى كونترول قىلغۇدەك. ئاندىن يەنە بىر نۇقتا، بۇ دېگەن ئېغىر بىر دەپسەندىچىلىك، خورلاش دەپ قاراشقا بولىدۇ. سايراگۈل خانىم بۇنىڭدا ئىككى مىڭ ئون يەتتە، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىللاردا ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئەھۋاللارنى نەقىل ئېلىپ، خىتاي ھۆكۈمەت كادىرلىرى ۋە خىتايلارنىڭ قوشماق تۇغقان نامىدا ئۇيغۇر، قازاق ئائىلىلىرىدە نۇقتىلىق نازارەتكە قويۇلۇش ئەھۋالى ۋە بۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى بايان قىلدى. بار خەۋەرلەرگە قارىغاندا، بۇلارنىڭ تېخى ئەستا يەرلىك كادىرلار يېتىشمەي، باشقا يەرلەردىن يۆتكەپ كېلىدىغان شۇ مەسىلەنگە يۆتكەپ كېلىپ ئۇلار، داۋام، داۋام قىلىپ نەچچە كۈن، نەچچە كۈنلەپ ئاشۇ يەردە قونىدىغان، ياتىدىغان، ژىبىم تۇرسا خالاشى ئاشۇ ئۆيدە بولىدىغان ئاشۇنداق ئىشلار يۈز بېرىپتۇ. چۈ ئۇلار كەلگەندىكىن يەردىن كەتمەيدىدە، نەچچە كۈنلەپ، نەچچە كۈن كۈنلەپ ئاشۇ يەردە تۇرىدۇ دېگەن گەپ. ئا مۇشۇنداق ئىشلار بولغانلىقىنى ئاندىن مۇشۇ قوشماق تۇغقانلار نېمىسىدىن يەنە بىر نەرسە مېنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتا ئالغان بىر خەۋەرلىرىمدە ھازىرقىچە بولغان ئارىلىقتا. قوشماق تۇغقان بولۇپ كەلگەن خىتاي كادىرلار ئاشۇ ئۆي خىتايلار ئاشۇ ئۆيگە قوناپ تۇرغاندىن كېيىن بۇ ئۆينىڭ نېمىسىنى پۈتۈن ئەھۋالنى ھەممىسىنى كۆزىتىپ ھەممىسىنى بىلگەندىن كېيىن ھەمدە ھەربىر ئۆيلەردە قىزلار بولىدىغۇ ئۆسۈپ كېلىۋاتقان مەسىلەنگە ئاشۇنداق قىزلارغا كۆزى چۈشۈپ قالغان ئاشۇنداق ئۇ بولسا بۇ تەلەپلەرنى قويىدىكەندە، مانا قىزىڭنى ماڭا بەر دېگەندەكچە ئارتۇق تەلەپلەرنى قويغاندىكىن، ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا ئۇنىمايدۇ ئەمدى، ئۇنىمايدىغانلارمۇ بولىدۇ مەسىلەنگە چۇ ئەمدى، ئۇنىمايدىغانلار چىققان مۇشۇنداق ئاشۇ ئاشۇنىڭ ئارىلىقىدا زىددىيەتلەر بولغان، ئۇنىمايدىغان بوپ چىققاندىكىن بۇ ئۇلارنى يۇقىرىغا نېمە قىلغان، مەلۇم قىلغان مەسىلەن ھۆكۈمەتنىڭ ساياسىتىغا قارشى چىقىۋاتىدۇ دېگەن باھانە بىلەن مۇشۇنداق قىلىپ تۇتۇلۇپ كەتكەن ئاداملارنىمۇ نېمە قىلدىم ئاڭلىدىم مۇشۇ قوشماق تۇغقان ساياسىتىنىڭ نېمىسىدىن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ خىل ئاتالمىش قوشماق تۇغقانلار سىياسىتى ئىجرا قىلىنىش جەريانىدا قىز ئاياللار ئەڭ چوڭ خورلۇققا ۋە زىيانكەشلىككە ئۇچرايدىكەن. بىزنىڭ ئاياللارمىز بىزنىڭ ئانىلارمىزنى مۇشۇ قوشماق تۇغقان سىياسىتى ئارقىلىقمۇ دەپسەندە قىلىۋاتىدۇ. بۇلار كەلگەندىن كېيىن ئۇ يەردە ئۇلارنىڭ ھەر خىل شەرتلىرى، تەلەپلىرى بولىدۇ. ئاشۇ تەلەپلەرنى ئورۇنلاش كېرەك، بۇ مەجبۇرىي. شۇنىڭ بىلەن بىر بىر ۋاقىتتا، ئاشۇ قوشماق تۇغقان بولۇپ كەلگەن خىتاي كادىرلار، ئۇلارنىڭ ئۆزىنىڭمۇ شەخسىي تەلەپلىرى بولىدۇ، مەسىلەنگە. ئۇلار رازى بولغان ۋاقىتتا، ئاندىن سىز بۇ سىياسەتنى قوللىغان بولىسىز. ئۇنى مۇنداق قارىغاندا، ئۆيگە بېرىپ قوناپ كۆزىتىپ كەتتى. يوق، ئۇنداق، ئۇنداق ئاسان ئەمەس ئۇ دېگەن. بىر مىللەتنى يوقىتىش ئۈچۈن، ئۇنى ئاياللاردىن باشلاش كېرەك دېگەن، بىزنىڭ شۇ مىللىتىمىزنى يوقىتىش ئۈچۈن. بىزگە بولغان بىر ئېغىر بىر خورلاش، دەپسەندە قىلىشنىڭ بىر ئۇسۇلى. بۇمۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر شۇنداق بىر زۇلۇم، تېخىمۇ چېكىدىن چىقىپ كەتكەن بىر ئۇسۇلى دەپ قارايمەن. سايراگۈل خانىمنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇ ئەمەلىيەتتە نۆۋەتتە شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلىۋاتقان مىللىي ئاسسىمىلياسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ھېسابلىنىدىكەن. مەن بۇنى ئەزەلدىن ھازىرغىچە شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان

قاراردا ئۇلار ئۇيغۇر ۋە مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلۇۋاتىدۇ ۋە ئىجرائات خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشتۇر، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارشى ئېغىر ۋە سىستېمىلىق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، دېيىلگەن ۋە خىتاينى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ ئىككىنچى ماددىسىنى دەپسەندە قىلغانلىق بىلەن ئەيىبلىگەنىدى. بەشىنچى ئىيۇل كۈنى مەزكۇر قارارغا مۇناسىۋەتلىك خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلاردىن نېغمەت خەمىت، تاجىنىسا ئىمىن ۋە دىلشات ئورالباي قاتارلىق كىشىلەرنىڭ ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۇرۇق-تۇغقانلىرى ۋە ئادۋوكات گۈلدەن سۆنمەز خانىم سۆز قىلدى.

خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا جەم بولدۇق. بۇ قاراردا بىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغىنى ئەرزدارلىرىمىزنىڭ لاگېر ۋە تۈرمىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئەركىن قويۇپ بېرىلىشى كۆرسىتىلگەندىن سىرت، بۇ ئۈچ ئەرزدارنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ تۇتۇپ كېتىلىشى بىلەن چېتىشلىقى بار دۆلەت كادىرلىرىنىڭمۇ جازالاندۇرۇلۇشىنىڭ تەلەپ قىلىنغانلىقىدۇر. ئادۋوكات گۈلدەن سۆنمەز خانىم خىتاينىڭ جازا لاگېرىدا زىيانكەشلىككە ئۇچراۋاتقانلاردىن نېغمەت خەمىت، تاجىنىسا ئىمىن ۋە دىلشات ئورالباي قاتارلىق كىشىلەر ھەققىدە شى جىنپىڭغا يېزىلغان خەتنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن تۈرك ساقچىلىرىنىڭ قوغدىشى ئاستىدا خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىغا بېرىپ خەتنى سۇنغان بولسىمۇ، لېكىن خىتاي دىپلوماتلىرى خەتنى ئالغىلى ئۇنىمىدى.

ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان شائىر گۈلايشە ئورالباي تاغىسى دىلشات ئورالباي توغرىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تاغىسى دىلشات ئورالباي ئۆيىدىن تۇتۇپ كېتىلگەندىن كېيىن، ساقچى تەرەپ ئۇنىڭ يىگىرمە بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغانلىقىنى، سىڭلىسى بەختىگۈلنىڭ ئون توققۇز يىل، كىچىك سىڭلىسى باگىلاننىڭ ئون بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭغا ئالاقىدار ھېچقانداق ھۆججەت ياكى ھۆكۈم قەغىزى بەرمەستىن، پەقەت سۆز بىلەن ئىپادە بىلدۈرگەن. ئۇ سىز خىتايدىن نېمە تەلەپ قىلىسىز دېگەن سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، مۇنداق دېدى. مېنىڭ قارىنداشلارم بەش يىلدىن بېرى ئۆتە زورلۇق كۆرۈپ، خورلۇق كۆرۈپ، ناھەقتان قامالىپ ياتىر. بىزنىڭ ئادۋوكاتىمىز گۈلدەن سۆنمەز خانىم. مېنىڭ قېرىنداشلىرىم بەش يىلدىن بۇيان تۈرمىدە خارلىنىپ ياتىدۇ. بىزنىڭ ئادۋوكاتىمىز گۈلدەن سۆنمەز خانىم

بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار. Hayır, Hayır hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.